بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىز دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن مەلۇمات بېرىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت، مەخسۇس پىروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.

ئۇ خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئورگان ۋە پارتىيە قۇرۇلۇش تەتقىقاتى سەھىپىسىدە ئېلان قىلغان ماقالىسىدە مۇنداق دېگەن، بىز ئاساسىي ئېقىمدىكى ئىدىيە ۋە جامائەت پىكرىنى تېخىمۇ كۈچلۈك تەشۋىق قىلىشىمىز كېرەك. ئاساسىي تېمىنى ئاكتىپلىق بىلەن ئىلگىرى سۈرۈپ، تېما تەشۋىقاتى، ۋەزىيەت تەشۋىقاتى، سىياسەت تەشۋىقاتى، مۇۋەپپەقىيەت تەشۋىقاتى ۋە تىپىك تەشۋىقاتلارنى قانات يايدۇرۇشىمىز كېرەك. ئىنتېرنېتنى توشۇغۇچى سۈپىتىدە ياخشى ئىشلىتىپ، ئاپتونوم رايوندىكى مۇھىم خەۋەر تور بېكەتلىرىنىڭ قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ ئىنتېرنېتنى تەشۋىقاتنىڭ مۇھىم توشۇغۇچىسىغا ئايلاندۇرۇشىمىز كېرەك ئۇ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئاخبارات ۋە تور ئۇچۇر ساھەسىنى غەرب ئاخباراتى بىلەن كۈچ سىنىشقا تەرغىب قىلغان بولۇپ رايوندا بارلىققا كەلگەن زور تەرەققىياتلارنى خەلقنىڭ بەختىيار تۇرمۇشىنى پارتىيە ۋە ھۆكۈمەتنىڭ ياخشى سىياسەتلىرىنى كۆپرەك تەشۋىق قىلىشىمىز كېرەك دېگەن

ما شىڭرۇي بۇ ماقالىسىدە يەنە ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى شەكىللەندۈرۈش، توغرا بولغان دۆلەت قارىشى، تارىخ قارىشى، مىللەت قارىشىنى تۇرغۇزۇش، جۇڭخۇا مەدەنىيىتى ئېڭىنى شەكىللەندۈرۈش ھەققىدە سۆز قىلغان. ئۇنىڭ ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى شوئارىنى قايتا تەكىتلەپ، خىتايدا بىر دۆلەت، بىر مىللەت ۋە بىر مەدەنىيەت بەرپا قىلىش چاقىرىقىنى تىلغا ئېلىشى كۆزەتكۈچىلەرنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى قوزغىماقتا. دوكتور ئەركىن ئەكرەم رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە ما شىڭرۇينىڭ بۇ سۆزلىرى بىر ياقتىن ئۇنىڭمۇ چېن چۈەنگودىن پەرقسىز بىر خىتاي ئەمەلدارى ئىكەنلىكىنى ئىپادىلىسە يەنە بىر ياقتىن ئۇنىڭ كېيىنكى نۆۋەتلىك پارتىيە قۇرۇلتىيىدا خىتاي كومپارتىيىسى سىياسىي بيۇروسىنىڭ دائىمىي ئەزالىقىغا كىرىشتەك سىياسىي غەرىزىنى نامايان قىلىپ بېرىدۇ دېگەن ئىدى خىتاي ھۆكۈمىتى ئون سەككىزىنچى ماي خەلقئارا مۇزېي كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن ئۇيغۇر رايونىدا كەڭ كۆلەملىك خىتاي تارىخى ۋە مەدەنىيىتىنى تەشۋىق قىلىدىغان مۇزېي كۆرگەزمە پائالىيىتى ئېلىپ بارغان خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ ئاشكارىلىشىچە خىتاي دائىرىلىرى يېقىندىن بۇيان ئۇيغۇر رايونىدا قىزىل ئىدىيەنى تەشۋىق قىلىدىغان تارىختىكى خىتاي سۇلالىلىرىنىڭ شىنجاڭنى ئەزەلدىن ئىدارە قىلىپ كەلگەنلىكىنى كۆرگەزمە قىلىدىغان يىگىرمە بەش مۇزېي ئاچقان ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مەدەنىيەت ۋە ساياھەت نازارىتىنىڭ پارتكوم سېكرېتارى خۇ خەنمىڭنىڭ ئېيتىشىچە بۇ قىزىل مۇزېيلار خىتاينىڭ شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش قۇرۇلۇشى ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىكەن شىنجاڭ شىنخۇي قىزىل ئەسلىمە مۇزېيى ئىدىقۇت شەرق قىزاردى مەدەنىيەت مۇزېيى يۈز يىللىق قەشقەر مۇزېيى چىرا قىزىل كۆرگەزمە مۇزېي قاتارلىق يېڭىدىن قۇرۇلغان بۇ يىگىرمە بەش قىزىل مۇزېي خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر رايونىدا تەشۋىقات ئۈچۈن قۇرغان ئىككى يۈز قىرىق ئالتە ھەر تۈرلۈك مۇزېي كۆرگەزمىخانىلىرىنىڭ بىر بۆلىكى ئىكەن خىتاي خەۋەرلەر تورىنىڭ خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە بەشىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنىدىن باشلاپ ئۈرۈمچىدىكى شىنجاڭ مۇزېيىدا خىتاي مەركىزىي سۇلالىلىرىنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تارىخى باش تېما قىلىنغان يۈرۈشلۈك كۆرگەزمە شىنجاڭ تارىخىي يادىكارلىقلىرى كۆرگەزمىسى ئېچىلىشقا باشلىغان ئۇنىڭدا پۈتۈنلەي خىتاينىڭ قەدىمكى تارىخى خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىنى قانداق ئىدارە قىلغانلىقىغا دائىر تەشۋىقات ماتېرىياللىرى ۋە بۇيۇملاردىن بىر مىڭ بەش يۈز يەتمىش پارچىسى كۆرگەزمىگە قويۇلغان خىتاي دائىرىلىرى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئۇيغۇر ئېلىدە مىليونلىغان ئۇيغۇرنى لاگېرلارغا قاماپ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى يۈرگۈزۈشنى باشلىغاندىن بۇيان شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىش دېگەندەك چېكىدىن ئاشقان خىتاي شوۋىنىزمىنى يولغا قويۇپ ئۇيغۇرلارنى ھەر جەھەتتىن ئېرىتىپ تۈگىتىشكە ئۇرۇنۇپ كەلمەكتە ھازىر نورۋېگىيەدە تۇرۇشلۇق پائالىيەتچى ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى ھەققىدە گۇۋاھلىق بەرگەندە نۆۋەتتىكى بۇ ۋەزىيەتنى خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىر ئۇيغۇرلارنى خىتايدىنمۇ بەكرەك خىتاي قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ دېگەن ئامېرىكا ئەدلىيە تارماقلىرى بىر نەپەر ئامېرىكا پۇقرالىقىدىكى خىتاي بىلەن تۆت نەپەر خىتاي جامائەت خەۋپسىزلىك مىنىستىرلىقىنىڭ خادىملىرىنى جاسۇسلۇق قىلىش ۋە خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان بېسىم ھەرىكىتى بىلەن شۇغۇللىنىش جىنايىتى بىلەن ئەيىبلەپ سوتقا تارتقان بۇ دېلو نيۇ يورك شەھىرىنىڭ بروكلېندىكى فېدېرال سوتىدا كۆرۈلگەن ئامېرىكا ئەدلىيە مىنىستىرلىقى تارقاتقان بۇ ھەقتىكى باياناتتا يۇقىرىدىكى خىتاي جاسۇسلىرىنىڭ ئامېرىكىنىڭ نيۇ يورك ۋە باشقا جايلاردىكى خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتىگە قارشى دەپ بىلىنگەن ئۆكتىچى خىتايلار خوڭكوڭلۇقلار تەيۋەنلىكلەر ۋە ھەتتا ئۇيغۇرلار تىبەتلەر ئۈستىدىن جاسۇسلۇق قىلغانلىقىنى بايان قىلغان سوت ھۆججىتىگە قارىغاندا بۇ بەش كىشى نيۇ يورك شەھىرىنىڭ كوينز دېگەن يېرىدىن بولغان يەتمىش ئۈچ ياشلىق ۋاڭ شۈيجۈن گۇاڭدۇڭلۇق فېڭ خې چىڭداۋلىق لۇ كېچىڭ ۋە باشقىلاردىن تەركىب تاپقان ئىكەن يەتمىش ئۈچ ياشلىق ۋاڭ جىنايى ئىشلار ئەرزىگە ئاساسەن ئون ئالتىنچى مارت كۈنى قولغا ئېلىنغان بولۇپ قالغان تۆتى تېخى قېچىپ يۈرمەكتە ئىكەن بۇ كىشىلەر ئامېرىكىنىڭ نيۇ يورك شەھىرىدىكى ۋە باشقا شتاتلاردىكى خىتاي كومپارتىيىسىگە قارشى ياكى خىتاي ھۆكۈمىتى ياخشى كۆرمەيدىغان خىتاي ئۆكتىچىلەر ئۇيغۇرلار تىبەت ۋە خوڭكوڭلۇقلارنى تەقىب قىلىش ئۇچۇر توپلاش خىتاينىڭ ج خ تارماقلىرىغا ئۇچۇر يەتكۈزۈش بەتنام چاپلاش پاراكەندىچىلىك سېلىش ۋە ھەتتا سۇيىقەست پىلانلاشتەك قىلمىشلار بىلەن شۇغۇللانغان ئامېرىكا ئەدلىيە مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتىدا كۆرسىتىلىشىچە يەتمىش ئۈچ ياشلىق ۋاڭ شۇجۈن ئۇزۇن يىل نيۇ يوركتا ياشىغان بىر ئىلمىي خادىم بولۇپ ئۇ دېموكراتچى قىياپىتىگە كىرىۋالغانلىقتىن كىشىلەرنىڭ ئىشەنچىسىگە ئېرىشكەن ئىكەن ئۇ بۇنىڭدىن پايدىلىنىپ نۇرغۇن ئۆكتىچىلەر بىلەن ئالاقە قىلىپ ئۇلارنىڭ ئوي خىياللىرى پائالىيەتلىرى ۋە ھەتتا بىر قىسىم پائالىيەتلەردە سۆزلىمەكچى بولغان نۇتقى قاتارلىق ئۇچۇرلىرىغا ئېرىشكەن ئۇنى خىتاي جې خې مىنىستىرلىقى خادىملىرىغا كۈندىلىك خاتىرە دېگەن نام ئاستىدا يوللاپ تۇرغان ئۇ يەنە ئۇيغۇر تىبەت ۋە موڭغۇللارنىمۇ تەقىب قىلغان ئۇ ئالاقە قىلغان ئاز دېگەندە بىر خوڭكوڭلۇق پائالىيەتچى خوڭكوڭغا قايتقاندىن كېيىن خىتاي تەرىپىدىن قولغا ئېلىنغان ئامېرىكا ئەدلىيە مىنىستىرلىقى دۆلەت خەۋپسىزلىكى بۆلۈمىنىڭ باش تەپتىش ياردەمچىسى مەتتىۋ ئولسېن بۇ ھەقتە قىلغان سۆزىدە مۇنداق دېگەن بىز خىتاي ۋە باشقا ھەرقانداق مۇستەبىت ھۆكۈمەتنىڭ دۆلىتىمىزگە باستۇرۇش تەدبىرلىرىنى ئېكسپورت قىلىشىغا يول قويمايمىز بىز ھەرقانداق بىر چەت ئەل ھۆكۈمىتىنىڭ سۆز ئەركىنلىكىمىزگە توسقۇنلۇق قىلىشىغا قانۇنلىرىمىزنىڭ قوغدىلىشىنى رەت قىلىشىغا شەخسلەرنىڭ بىخەتەرلىكىگە ياكى ئائىلىسىنىڭ بىخەتەرلىكىگە

ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى سەككىزىنچى سېنتەبىر كۈنى ئورۇنلاشتۇرغان شىنجاڭ ياخشى جاي ناملىق تور پروگراممىسىغا قاتناشقان ئۇ بۇ يىغىنغا خىتاينىڭ بې دې تېنىڭ جەنۋەدىكى باش ئورگىنىدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى چېن شۈي بىلەن بىرلىكتە قاتناشقان بولۇپ چېن شۈي بۇ يىغىندا شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت كىشىلىرى ئۆز قولى ۋە تىرىشچانلىقىغا تايىنىپ بەختلىك تۇرمۇش كەچۈرۈۋاتىدۇ دېگەن بۇ يىغىندا يەنە ئۇيغۇر رايونىنىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز ئامېرىكا ۋە باشقا غەرب دۆلەتلىرىنى شىنجاڭنىڭ ھەر مىللەت كىشىلىرىنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشتا كۆرسەتكەن غايەت زور تىرىشچانلىقىغا كۆز يۇمدى دەپ ئەيىبلىگەن BDT كۆزىتىش تەشكىلاتى دوكلاتىدا ئالىنا دۇھاننى بۇ پروگراممىغا قاتنىشىش ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مىليونلىغان ئۇيغۇرغا قىلغان زىيانكەشلىكىدىن ئاقلىنىپ چىقىشىغا ياردەم بەردى دەپ ئەيىبلىگەن BDT كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ ئىجرائىيە مۇدىرى ھىلېل نېيېر مۇنداق دېگەن خىتاينىڭ ھازىر ئالىنا دۇھان ئىشلەيدىغان BDT كىشىلىك ھوقۇق ئىشخانىسىغا تەسىر كۆرسىتىش ئۈچۈن مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە پۇل تۆلەشكە تەييارلىقى مۇقەررەر. ئۇلار بۇ شەخسلەرنىڭ BDTدىكى ئورنى ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ مۇستەبىت ۋە رەھىمسىز ھاكىمىيەتلىرىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى ئاقلاشقا ئۇرۇنماقچى. ھىلېل نېيېر يەنە مۇنداق دېگەن، BDTنىڭ بارلىق كىشىلىك ھوقۇق ئەلچىلىرىگە ئوخشاش ئالىنا دۇھاننىڭ مۇستەقىللىق، سەمىمىيەت، تەرەپسىزلىك پرىنسىپلىرىنى قوغداش مەجبۇرىيىتى بار. ئۇ خىتاي ھاكىمىيىتىدىن ئىككى يۈز مىڭ دوللار پۇل ئېلىپ، بې دې تېنىڭ ئەڭ ئاساسىي ئەخلاق پرىنسىپىغا خىلاپلىق قىلدى. بىز ئالىنا دۇھاننى پۇلنى دەرھال قايتۇرۇشقا، بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان جىنايى قىلمىشلىرىنى ئاقلىشىغا ئاكتىپ ياردەم قىلىۋاتقانلىقى توغرىسىدىكى گۇمانلارنى يوقىتىشقا چاقىرىمىز. ھىلېل نۇئېر سۆزىدە يەنە BDT باش كاتىپى ئانتونىئو گۆتېرېس، كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باشېلېت ۋە ئامېرىكىنىڭ BDTدىكى باش ئەلچىسى لىندا توماس گرىنفېلدقا چاقىرىق قىلىپ، ئالىنا دۇھاننى جاۋابكارلىققا تارتىشنى تەلەپ قىلغان.
يېقىندا گېرمانىيە ئاۋازى ۋە ئۇنىڭ باشقا ئاخبارات شېرىكلىرى ئېلان قىلغان بىر تۈرلۈك تەكشۈرۈش نەتىجىسىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ياۋروپادىكى بىر قانچە ئۇنىۋېرسىتېتلارنىڭ تەتقىقاتچىلىرى خىتاي خەلق ئازادلىق ئارمىيىسى بىلەن قويۇق مۇناسىۋىتى بولغان ئىلمىي خادىملار بىلەن ھەمكارلاشقان. مەزكۇر كەڭ كۆلەملىك تەكشۈرۈش خەۋىرىدە كۆرسىتىلىشىچە ياۋروپادىكى ئۇنىۋېرسىتېتلاردا بىلىم ئاشۇرغان تەتقىقات بىلەن شۇغۇللانغان خىتاي ئوقۇغۇچىلارنىڭ كۆپىنچىسى خىتاي ئازادلىق ئارمىيىسىگە بىۋاسىتە باغلىنىشلىق بولغان خىتاي دۆلەت مۇداپىئە تېخنىكا ئۇنىۋېرسىتېتىدىن كەلگەن بولۇپ ئۇلار قايتقاندىن كېيىنمۇ مۇشۇ ئورۇندا خىزمەت قىلغان ئەينى چاغدا ياۋروپادىكى ئۇنىۋېرسىتېتلاردا بۇ خىتاي ئوقۇغۇچىلارنى يېتەكلىگەن پروفېسسورلار ئۇلارنىڭ خىتاي ئارمىيىسى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى بىلمىگەن ياكى بىلسىمۇ دىققەت قىلمىغان بۇ خىتاي ئوقۇغۇچىلارنىڭ ھەممىسى ئىنتايىن ھەل قىلغۇچ ۋە دۆلەت مۇداپىئەسىگە مۇناسىۋەتلىك بولغان يۇقىرى پەن تېخنىكا تۈرلىرىدە بىلىم ئاشۇرغان ئىكەن ھالبۇكى گېرمانىيە ئاۋازى زىيارەت قىلغان بىر نەپەر گېرمانىيىلىك پروفېسسور ئەينى چاغدا ئۆزى يېتەكچىلىك قىلغان خىتاي تەتقىقاتچى ئىشلىگەن تەتقىقات تۈرىنىڭ ھەربىي ئىشلارغا چېتىلىدىغانلىقىدەك تەرىپىگە دىققەت قىلمىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلغان بىرلەشمە تەكشۈرۈشتىن ئايان بولۇشىچە ئىككى مىڭىنچى يىلنىڭ بېشىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئىككىنچى ئايغىچە ياۋروپا ئۇنىۋېرسىتېتلىرى ۋە خىتاي خەلق ئازادلىق ئارمىيىسى بىلەن

خىتاي تەتقىقاتچىلار بىلەن بىرلىكتە ماقالە ئېلان قىلغان ياۋروپا ئۇنىۋېرسىتېتلىرى ئەنگلىيە گوللاندىيە ۋە گېرمانىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ ئۇنىۋېرسىتېتلىرى ئىكەن ئۇلار جەمئىي ئىككى يۈز ئوتتۇز پارچىدىن ئارتۇق تەتقىقات ماقالىسىنى ھەمكارلىشىپ ئېلان قىلغان ئاۋسترالىيە ستراتېگىيە ۋە سىياسەت تەتقىقات ئىنستىتوتىنىڭ تەتقىقاتچىسى ئەلېكس جوسكى گېرمانىيە ئاۋازىغا قىلغان سۆزىدە خىتاي ئارمىيىسىنىڭ ناھايىتى كۆپ مۇنەۋۋەر ئىختىساسلىقلىرى تەبىئىي پەن ۋە تېخنىكا ساھەسىدە بۇ ئۇنىۋېرسىتېتتا تەربىيەلەنگەن. ئۇلار ئاۋاز تېخنىكىسىدىن تارتىپ يادرو قوراللىرىغىچە بولغان بارلىق ھەربىي تەتقىقات تۈرلىرىدە ئاچقۇچلۇق رول ئوينايدۇ. ھالبۇكى بۇ يەردە مەسىلە بولغىنى شۇكى، بۇنداق تەتقىقاتلار ھەم پۇقراۋى، ھەم ھەربىي ئىشلار ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان بولغانلىقى ئۈچۈن، ئىلمىي تەتقىقات ئەركىنلىكى كاپالەتكە ئىگە قىلىنغان گېرمانىيە قاتارلىق ياۋروپا دۆلەتلىرىدە بۇ خىل ھەمكارلىقنى چەكلەيدىغان رەسمىي بەلگىلىمە يوق ئىكەن.

بۇنىڭدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ھەر قايسى ئەللەردە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز تەييارلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي ئىقتىساد مەدەنىيەت ئىجتىمائىي ۋە ئېقىم مەسىلىلىرىگە دائىر تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئاندىن تارىخ ۋە بۈگۈن مەخسۇس سەھىپىمىزنى ئاڭلايسىلەر

ئۆتكەن ھەپتە ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىن فېيسبۇكتا غۇلجىدا يۈز بەرگەن دادا بالىنىڭ ئۆلۈم ۋەقەسى ھەققىدە بىر ئۇچۇر تارقالدى ئۇچۇردا تۈرمىدىن چىققان تىجارەتچى ياقۇپ ھەسەننىڭ روزى ھېيتنىڭ ھارپا كۈنى ئۇنىڭ يىگىرمە ياشلىق ئوغلى بىلال ياقۇپنىڭ روزى ھېيت كۈنى تۈگەپ كەتكەنلىكى بۇ ئېچىنىشلىق ۋەقەنىڭ غۇلجىنىڭ ھېيت كەيپىياتىنى تېخىمۇ بۇرۇقتۇنلاشتۇرغانلىقى بايان قىلىنغان مۇخبىرىمىزنىڭ ئېنىقلاشلىرى داۋامىدا مەزكۇر دادا بالىنىڭ ئۆلۈم ئۇچۇرىنىڭ توغرىلىقى ئايدىڭلاشتى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ خىتاينىڭ شۇنچە قاتتىق ئۇچۇر چەكلىمىلىرى تۇرۇقلۇق ئۇيغۇر رايونىدا تۈرمە ۋە لاگېردىن چىقىپ ئۆلگەنلەرنىڭ ئۇچۇرلىرى ئىزچىل ھالدا تارقالماقتا كۆپىنچىسى ۋىدېئو ياكى رەسىملىك بۇ ئۇچۇرلاردا ئۆلگۈچىنىڭ يېشىنىڭ تېخى ئەللىككە بارمىغانلىقى ھەممىسىنىڭ دېگۈدەك ئورۇقلاپ بىر تېرە بىر ئۇستىخان ھالەتكە كەپ قالغانلىقى بايقىلىدۇ مانا بۇ ئۆلۈم ئۇچۇرلىرىدىن بىرى غۇلجا شەھىرىدىكى تىجارەتچى ياقۇپجان ھەسەن ۋە ئوغلى بىلال ياقۇپ ھەققىدىدۇر فېيسبۇكتا بۇ ھەقتە تارقالغان بىر ئۇچۇردا دېيىلىشىچە ياقۇپجان بۇ يىل قىرىق ئۈچ ياشتا بولۇپ ئۇ تۈرمىدىن كېسەل ھالەتتە چىقىپ يىگىرمە كۈندىن كېيىن يەنى ھېيتنىڭ ھارپا كۈنى تۈگەپ كەتكەن ئۇنىڭ ئوغلى بىلال ياقۇپ بۇ يىل يىگىرمە ياشتا بولۇپ ھېيت كۈنى دادىسىنىڭ مېيىتىنى ئۇزىتىۋاتقاندا ھوشىدىن كەتكەن ۋە شۇ سائەتتە ھاياتىدىن ئايرىلغان بىز بۇ ئۇچۇرلارنىڭ توغرىلىقىنى ئايدىڭلاشتۇرۇش ئۈچۈن ياقۇپ ھەسەن ئولتۇرۇشلۇق ئاھالىلەر كومىتېتىغا تېلېفون قىلدۇق خادىملاردىن بىرى ئۆز تەۋەلىكىدە تۈرمە ۋە لاگېردىن چىقىپ تۈگەپ كەتكەنلەرنىڭ كۆپلۈكىنى بىلدۈرگەن بولسىمۇ ئەمما كىملىكلىرى ھەققىدە مەلۇمات بەرمىدى سىلەرنىڭ مۇشۇ دۆلەتباغ يېزىسىدىن مۇشۇ شەھەرگە قاراشلىق مۇشۇ تۈرمىدە تەربىيىلەش تۈگەپ كەتكەن ئادەمنىڭ سانى قانچە كىملەر ئۇلار؟ كىم كىملەر؟ نېمە ئىش قىلىدىغان ئادەملەر؟ ئۇنى ئۇقمايمەن، ئۇنى ئۇقمايمەن. ئىسىملىرى نېمە؟ ئۇلارنىڭكى ئاشۇ دادۈيگىلا تېلېفون قىلىپ قىلساڭلار بولمامدىكا؟ مەن ئۇنداق ئىشلىرىنى ئۇقمىغاندىكىن.
ياقۇپجاننى يېقىندىن تونۇيدىغان يۇرتداشلىرىدىن نۆۋەتتە تۈركىيەدە ياشاۋاتقان تۇرسۇنجان ئەپەندى. ياقۇپجاننىڭ ئۆلۈمى ھەققىدىكى ئۇچۇرلارنى فېيسبۇكتىن كۆرگەندىن كېيىن غۇلجىغا تېلېفون قىلىپ ئۇچۇرنىڭ توغرىلىقىنى سۈرۈشتە قىلغان ئۇنىڭ تونۇشلىرى ئىشارەتلىك بايانلار بىلەن بۇ ئۇچۇرنىڭ توغرىلىقىنى دەلىللىگەن ئىككىنچى ئىسلامىيە ھېيت كۈنى يەنى ۋەتەندە ئايەم كۈنى يامان بىر پاجىئەلىك بىر ئىش يۈز بەردى بىزنىڭ يېقىن ئۆتىدىغان ۋەتەندە يېقىن ئۆتىدىغان ناھايىتى ئەخلاقلىق ئىمانلىق ئۆزى زەرگەر ئەمدى ئىقتىسادى بار ئەل ئىچىدە ئابرۇيى بار ناھايىتى پاكىز پەرىشتىدەك بىر ئاكىمىز باتتى ياقۇپجان دەپ زەرگەر. تۇرسۇنجاننىڭ ئىگەللىشىچە، ياقۇپجان ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى تۇتقۇن قىلىنغان، بىر يىلدىن كېيىن كېسىۋېتىلىپ تۈرمىگە تاشلانغان، ھېيتتىن ئۈچ ھەپتە ئاۋۋال ئېغىر كېسەل ھالەتتە قويۇپ بېرىلىپ، ھېيتنىڭ ھارپا كۈنى تۈگەپ كەتكەن. شۇ ئاكىمىز نەچچە يىل بولغان نېمىگە چىقىپ كەتكىنى، تۈرمىگە كىرىپ كەتكىنى.

تۈگەپ كېتىپتۇ رەھمەتلىك. دېيىلىشىچە، ھېيت كۈنى ئۇنىڭ مېيىتى ئۇزىتىلىۋاتقاندا، ئۇنىڭ يىگىرمە ياشلىق ئوغلى بىلال ياقۇپ بۇ مۇسىبەتنىڭ ئازابىغا بەرداشلىق بېرەلمىگەن ۋە مېيىت ئۇزىتىلىۋاتقان مەيداندا ھوشىدىن كەتكەن پېتى ھاياتىدىن ئايرىلغان. شۇڭا ھېيت كۈنى ئەتىگەندە نامىزىنى ئېپ ماڭغاندا ئوغلى بىلال دەپ، يىگىرمە ياشلىق ئوغلى ساپمۇ ساق بالا. شۇ دادىسىنىڭكى ئۆلۈمىگە چىدىماي ھوشىدىن كېتىپ، ئۇ بالا تۈگەپ كېتىپتۇ. يەنە ياقۇپجاننىڭ ئۆزىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان يۇرتداشلىرىدىن بىرىنىڭ ئىنكاس قىلىشىچە، ياقۇپجاننىڭ مېيىتىنى ئۇزىتىش ئىشلىرىنى شەھەرلىك ساقچى ئىدارىسى ۋە دۆلەت ئامانلىق ئەترىتىدىن باشقا، ئاپتونوم رايوندىن چۈشكەن بىر خىزمەت گۇرۇپپىسىمۇ نازارەت قىلغان. ئەنە شۇ گۇرۇپپىدىكى خادىملاردىن بىرى ياقۇپجاننىڭ داۋالاش ئۈنۈم بەرمەي، بۇنىڭدىن يىگىرمە كۈنچە ئاۋۋال، يەنى ھېيتنىڭ ھارپا كۈنى تۈگەپ كەتكەنلىكىنى

سالامەتلىكى قانداق ئىكەن؟ نېمە بولۇپ ئۆلۈپ قالدى دەپ سورىغىلى بولمايدىكەن شۇنىڭ بىلەن. بۇ خىزمەت گۇرۇپپىسىدىكىلەرمۇ سورىيالمامدىكەنسىلەر بۇ مۇقىملىققا مەسئۇل تۇرۇپ. بولمىسا يەتمىش سەككىز سەكسەن بىر يۈز يىگىرمىدىكى تېلېفون قىلسىلا ئاش شۇ قېتى ئاشنىڭ ئۇدۇلتى يا ئاش شۇجىنىڭكى. ئۇ يەنە ياقۇپجاننىڭ ئۆلۈمىدىن بىر كۈن كېيىن ئوغلى بىلالنىڭمۇ تۈگەپ كەتكەنلىكىنى ئاشكارىلىدى. مەلۇم بولۇشىچە ياقۇپجان دۇرۇس ئەخلاقى ۋە خەير ساخاۋەت ئىشلىرى بىلەن غۇلجا شەھىرىدە تونۇلغان تىجارەتچىلەردىن بولۇپ ئۇنىڭ ۋە ئوغلىنىڭ ئۆلۈمى غۇلجىدىكى ئاھالىلەرنىڭ ھېيت كەيپىياتىنى تېخىمۇ بۇرۇقتۇملاشتۇرغان غۇلجىغا مۇنداقچە ئېيتقاندا ھېيت ھېيت بولماپتۇ ئۇنىڭدىن باشقا بىر ئۆزىمىز يېقىن ئارىلىشىدىغان بىر يىگىرمە ئوتتۇز ئاكىلىرىمىز سۈپەتتە شۇ يەردە ناھايىتى ئۆزى ئىمانلىق پاكىز بايام دېگەندەك سۈپەتلىرى بار ياخشى ئاكىلىرىمىز ياشلارنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك تۈرمىدە ھازىر غۇلجا شەھەر كۆنچى مەھەللىسىدىكى بىر ئاھالىلەر كومىتېت خادىمى ياقۇپجان تۈگەپ كەتكەن كۈننىڭ ئەتىسى ئوغلىنىڭمۇ تۈگەپ كەتكەنلىكىنى ئاشكارىلىدى ھەي ھە قانداق ئەھۋالىڭىز ياخشىمۇ كىم سىز كىم ئۇ مۇشۇ سىلنىڭ مەھەللىدە ما تەربىيىلەشتە تۈگەپ كەتكەن قانچە كىشى بار جەمئىي ھە تۈگەپ كەتكەن ھە مۇشۇ تۈرمىدە ياكى تۈرمىدىن چىقىپ تۈگەپ كەتكەن ئۇلارنى ئۇقمايمەن ما ھارپا كۈنى تۈگەپ كەتكەن ياقۇپجان بۇ قايسى مەھەللىنىڭ ئادىمى قايسى تەۋەلىكتە ئاا كوچا ئاياغدا شۇ قايسى كوچىنىڭ ئادىمى شۇ قايسى مەھەلدە. مۇشۇ مەھەلدە مۇشۇ مەھەلدە بولغان بىلەن ئاشۇ يىراق ئۇلارنىڭ ئۆيلىرى بىزنىڭ ئۆيلىرىدىن يىراق. ئۆيلەنگەن بىرسىمۇ يا تېخى توي قىلمىغان بىرسىمۇ. ئۆيلەنگەن بالا-چاقىلىرى باتتى بىلەنكەن. يەنە ياقۇپجاننىڭ ئۆلۈمىدىن بۇرۇن تۇتقۇندا ئىكەنلىكىنى بايان قىلىش بىلەن بىرلىكتە ئۇنىڭ تۇتۇلۇش سەۋەبلىرىدىن بىرىنىڭ ناماز ئوقۇش ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالدى.
بۇ كېسىلىپ كەتكىنى قانچىلىك ۋاقىت بولغان. كېسىپ ئۈچ يىل قەدەر بولۇپ قالدى.
شۇ دوختۇرخانىدا تۈگەپ كەتتىمۇ ئۆيدە تۈگىدىمۇ ياكى تۈرمىدىمۇ. ياق دوختۇرخانىدا ئەمەس ئۆيدە.
بۇ ياقۇپجان بۇ تەربىيىلەشكە بارغان چاغدا قەيەردىكىگە بارغان بۇ بۇ غۇلجا شەھەر ياماچاڭدىكىگىمۇ ياكى غۇلجا ناھىيەدىكىگىمۇ ناھىيەدە تۇرغان ناھىيەدە تۇرۇپتىكەن ئوغلىچۇ ئوغلى بىلالچۇ ئۇ بىلالمۇ شۇ تەربىيىلەشكە بارغانمۇ قانداق بولغان ئۇ بالىسى تۈگەپ قالدى بىردەم كېسىلى بار ئىكەن دەپ كەلدىغۇ ئۇ دۇنيا بۇرۇن ساقتىكەن بۇ دادىسىنىڭ ئۆلۈمى تەسىر قىلىپ تۈگەپ كەتتى دېگەن گەپ بارغۇ ئىنكاستا ئۇلارغا ئۇقمايمەن.
دېيىلىشىچە ياقۇپجان تۇتۇلۇشتىن ئاۋۋال سالامەتلىكىدە ھېچقانداق مەسىلە يوق بولۇپ ئۇ تۈرمىدە ئۈچ يىل ياتقاندىن كېيىن ئورنىدىن تۇرالماس ھالەتكە كېلىپ قالغان دادىسى ياقۇپجانكام شۇ ئۈچ يىل يېتىپ چىقىپ شۇ دوختۇرخانىغا دوختۇرخانىغا ئاپىرىپ ئانان لېكىن ئۇ يەردە نېمە قىلماي داۋالىيالماي ئۈرۈمچىگە ئاپىرىپ ئۈرۈمچىدە داۋالىنىپ ئۇ يەردە بولالماي ئاخىر ئۆيگە ئەچىقىپ كېتىڭلار دەپ ئۆيگە ئەچىقىپ كەتكەنكەن شۇ ما بالىسىغا شۇ قاتتىق تەسىر قىلغان ئەھۋالكەن
ياقۇپجاننىڭ ئۇرۇق تۇغقانلىرى ئۇنى غۇلجا ۋە ئۈرۈمچىدىكى دوختۇرخانىلارغا ئاپىرىپ داۋالىتىپ باققان بولسىمۇ داۋالاش ئۈنۈم بەرمىگەن قىرىق ئۈچ يېشىدا ھاياتىدىن ئايرىلغان ئوغلىمۇ بۇ يىل يىگىرمە ياشتا بولۇپ ئۇنىڭ ئۆلۈمىگە مۇسىبەت ئازابىدىن باشقا يەنە نېمىلەرنىڭ تەسىر قىلغانلىقى ھازىرچە مەلۇم ئەمەس يۇقىرىدا غۇلجىدا تىجارەتچى ياقۇپجان ھەسەن ۋە ئوغلى بىلال ياقۇپ ھېيت كۈنلىرى ھاياتىدىن ئايرىلغانلىقى ۋە بۇ ئۆلۈم خەۋىرىنىڭ غۇلجا خەلقىنىڭ ئەسلىدىنلا بىنورمال ھالەتتە تۇرۇۋاتقان ھېيت كەيپىياتىنى تېخىمۇ بۇرۇختۇملاشتۇرغانلىقى ھەققىدە
يېقىنقى مەزگىللەردە ئۇيغۇر دىيارىدىكى لاگېرلار مەسىلىسى بىلەن بىرلىكتە غەرب دۇنياسىنىڭ دىققىتىدە بولۇپ كېلىۋاتقان تېمىلارنىڭ بىرى دەل بارغانسېرى ئەۋجىگە چىقىۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسى ھېسابلىنىدۇ ئامېرىكا بىلەن ياۋروپا ئوتتۇرىسىدىكى تۈرلۈك ھەمكارلىقنىڭ كۈچىيىشىگە ئەگىشىپ ئىككى تەرەپنىڭ بۇ مەسىلىدىكى ئورتاق كۆز قاراشلىرىمۇ كۆپلەپ مەلۇم بولۇشقا باشلىدى شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇنىڭ يالغۇز ئۇيغۇرلار مەسىلىسىلا ئەمەس ئەكسىنچە يەنە بىخەتەرلىك ۋە قىرغىنچىلىق شېرىك بولۇش قاتارلىق كۆپلىگەن ساھەگە چېتىلىدىغان نازۇك تەرەپلىرىنىڭمۇ بارلىقى دىققەت قوزغاشقا باشلىدى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئىزچىل دۇنيانىڭ ئەڭ چوڭ ئىشلەپچىقىرىش زاۋۇتى دەپ قارىلىپ كېلىۋاتقان خىتاينىڭ غەرب دۇنياسىدىن تېخنىكا ئوغرىلىشىدىن باشقا ئۇيغۇر دىيارىدا زور كۆلەملىك ۋە سىستېمىلاشقان مەجبۇرىي ئەمگەك مېخانىزمىنى بەرپا قىلىپ چىققانلىقى ھەرقايسى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بايانلىرىدىن مەلۇم بولغان ئىدى غەرب دۇنياسىدا قۇللار ئەمگىكىنىڭ ئەبەدىيلىككە ئاخىرلاشقانلىقىغا بىر ئەسىردىن ئاشقاندا خىتايدا يېڭىچە شەكىلدىكى زامانىۋى قۇللۇقنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقانلىقى خىتايدىكى ئوخشىمىغان مەنبەلەردىمۇ ئوخشىمىغان شەكىللەردە ئىپادە قىلىنىدۇ ئەڭ مۇھىمى بۇ خىل مەجبۇرىي ئەمگەك بەدىلىگە ئىشلەپچىقىرىلغان غايەت زور ساندىكى مەھسۇلاتلارنىڭ غەرب دۇنياسىدىكى ئىستېمال بازىرىغا ئېقىپ كىرىشى بۇ مەسىلىنىڭ خەلقئارالىشىشىدىكى يەنە بىر مۇھىم سەۋەب بولۇپ قالدى غەرب دۇنياسىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە بولغان ئەڭ كەسكىن ئىپادىلىرىنىڭ بىرى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ھەقتە مەخسۇس قانۇن لايىھەسى ماقۇللىشىدا ئەكس ئەتتى شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئىيۇن ئېيىدا ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونىي بلىنكېننىڭ يەتتە دۆلەت باشلىقلىرى يىغىنىغا قاتنىشىش ئۈچۈن ياۋروپاغا قىلغان سەپىرىدە مەخسۇس تىلغا ئېلىنغان ئىدى شۇ ۋاقىتتا بلىنكېن ئەپەندى ئېنىق قىلىپ شىنجاڭدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە باغلىنىشلىق ھەرقانداق مەھسۇلات دۆلىتىمىزگە ئېكسپورت قىلىنماسلىقى شۇنداقلا بىز ھەرقانداق دۆلەتكە جۈملىدىن خىتايغا زۇلۇم ياكى باشقىلارنىڭ ھەقلىرىنى دەپسەندە قىلىشقا ياردەم بېرىش رولىنى ئوينايدىغان پەن تېخنىكا ياكى تەييار مەھسۇلاتلارنى ئېكسپورت قىلماسلىقىمىز لازىم دېگەن ئىدى بۇ مەسىلە ئامېرىكا بىلەن ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ پارىژ شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئون ئالتىنچى مايدىكى سودا ۋە تېخنىكا سۆھبىتىدە يەنە بىر قېتىم مۇھىم تېما سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا قويۇلدى يىغىندىن كېيىن ئېلان قىلىنغان قوشما باياناتتا ياۋروپا ئىتتىپاقى ئامېرىكا ۋە پۇقراۋى جەمئىيەتلەر بىرلىكتە دۇنيا مىقياسىدا مەجبۇرىي ئەمگەككە قەتئىي خاتىمە بېرىش لازىم دەپ كۆرسەتتى جەنۇبىي خىتاي سەھەر گېزىتىنىڭ ئون ئالتىنچى مايدىكى ئوبزور ماقالىسىدا كۆرسىتىلىشىچە ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ سودا ئىشلىرىغا مەسئۇل رەئىسى ۋالدىس دومبروۋسكىس بۇ ھەقتە مۇخبىرلارغا سۆز قىلىپ بىز ئىتتىپاقدىشىمىز بىلەن شىنجاڭ رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە باغلىنىشلىق مەھسۇلاتلارنى چەكلەشتە قانداق قىلغاندا ئەڭ زور دەرىجىدە ئۈنۈم قازانغىلى بولىدىغانلىقىنى مۇھاكىمە قىلدۇق دېگەن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن ۋە سودا مىنىستىرى جىنا رايماندو بىۋاسىتە ئىشتىراك قىلغان بۇ يىغىننىڭ قوشما باياناتىدا خىتايدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسىنىڭ بىۋاسىتە ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى ماھىيەتتە ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسى ئاللىقاچان ئىككى تەرەپ ئورتاق مۇزاكىرىلىشىۋاتقان تېما بولۇپ قالغانلىقىدىن بېشارەت دەپ قارىلىۋاتقانلىقى مەلۇم. ئوبزور ماقالىسىدا ئېيتىلىشىچە، ئۇيغۇر دىيارىدىن چىقىۋاتقان قۇياش ئېنېرگىيە تاختىسى، كەم ئۇچرايدىغان مىنېرال ماددىلار ۋە پاختا مەھسۇلاتلىرى ئالدىنقى مەزگىللەردە ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىلغان ھالدا تىلغا ئېلىنغان بولسا، بۇ قېتىمقى يىغىندىن كېيىن مەجبۇرىي ئەمگەك تېمىسىغا چېتىشلىق دائىرىگە ھاكىم مۇتلەقلىقنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا ياردەم بولىدىغان يۇقىرى پەن-تېخنىكا، جۈملىدىن تەقلىدىي ئەقىل ۋە ئالتە جى تېخنىكىسى قاتارلىقلارنىڭ قوشۇلىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن. ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتىدە بارغانسېرى چوڭ يېرىقلار پەيدا بولۇۋاتقاندا، خىتايغا نىسبەتەن تېخىمۇ زور چەكلەش كۈچىگە ئىگە بولغان بۇنداق بىر يۈزلىنىشنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى ھەققىدە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن ئېنىق قىلىپ، بىز خىتاينى چەكلەۋاتقىنىمىز ياكى ئۇنى بېسىۋاتقىنىمىز يوق. بىز پەقەت ئۇلارنى ئوچۇق ۋە ئەركىن بولغان خەلقئارا قانۇنلارغا، شۇنداقلا بىز نەچچە ئون يىللاپ ۋاقىت سەرپ قىلىش بەدىلىگە قۇرۇپ چىققان دۇنياۋى تەرتىپكە رىئايە قىلسۇن دېمەكچىمىز، دېگەن ھازىرقى تەمىنلەش زەنجىرى تورىنىڭ خادىمى مەسيۇ يورۇك، خىتاي ھۆكۈمىتى ئارقا تىرەك بولۇۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسىنىڭ نۆۋەتتە ئامېرىكا بىلەن ياۋروپا ئوتتۇرىسىدىكى مۇھىم تېمىلاردىن بولۇپ قېلىشى ھەققىدە سۆز بولغاندا، بۇنىڭ بىر مۇھىم سەۋەبى نۆۋەتتىكى دۇنياۋى تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ دەل ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە باغلىنىپ قېلىۋاتقانلىقىنى.

بۇ رايون بىلەن باغلىنىشلىق بولغان تەمىنلەش زەنجىرىگە ئەڭ زور دەرىجىدە تەسىر كۆرسىتىدىغان ساھەلەر ئۈچۈن قۇياش ئېنېرگىيە تاختىسى توقۇمىچىلىق مەھسۇلاتلىرى شۇنىڭدەك شوخلا مەھسۇلاتلىرىنى كۆرسىتىش مۇمكىن بۇ ساھە ئۇزۇندىن بۇيان كىشىلەرنىڭ دىققىتىدە بولۇپ كېلىۋاتىدۇ چۈنكى دۇنيادىكى پاختا مەھسۇلاتلىرىنىڭ بەشتىن بىرى قۇياش ئېنېرگىيە تاختىسىنىڭ يېرىمى مۇشۇ يەردىن چىقىۋاتىدۇ بۇ خىلدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك يەنە كۆمۈر، ئالتۇن قېزىش ۋە ئېلېكتىرونلۇق مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپ چىقىرىشتىمۇ قوللىنىلىۋاتىدۇ. ھازىر مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ يەنە ئاليۇمىن بۇيۇملىرى، ماشىنا باتارېيەسى، يېمەكلىك قىياملىرى قاتارلىق ساھەلەردىمۇ قوللىنىلىۋاتقانلىقى ھەققىدە پىكىرلەر مەۋجۇت. بۇ ساھەدىكى مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپ چىقىرىۋاتقان شىركەتلەر بولسا، دەل ئاشۇ دۇنياۋى تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ ئەڭ مۇھىم ھالقىلىرى ھېسابلىنىدۇ ئەمما ھازىرقى ئەڭ مۇھىم مەسىلە بۇ ساھەدە مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ قايسى دەرىجىدە قوللىنىلىۋاتقانلىقى يەنە كېلىپ بۇنى ئىسپاتلىغۇچى دەلىللەردۇر بۇ جەھەتتە بىز دۇچ كېلىۋاتقان قىيىنچىلىق بەك كۆپ
ئەمما يېقىنقى مەزگىللەردە مەلۇم بولۇشقا باشلىغان بەزى ئۇچۇرلار ئامېرىكا ئىجرا قىلىش ئالدىدا تۇرۇۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەككە قارشى چارىلەرنىڭ سۈزگۈچلىرىدىن ئۆتۈۋېلىش ئۈچۈن بەزى مۇداپىئە چارىلىرىنى قوللىنىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدىكەن بولۇپمۇ ئۇيغۇر دىيارى بىلەن باغلىنىشلىق بولغان مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنىڭ بىر قىسمى ھازىر ۋېيتنامدا ئىشلەنگەن كامبودژادا ئىشلەنگەن دېگەندەك يالغان ماركىلار بىلەن ئوراپ قاچىلىنىپ داۋاملىق ھالدا غەرب بازىرىغا ئېكسپورت قىلىنماقتا ئىكەن بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا مەسيۇ يورك ئەپەندى مۇشۇ خىلدىكى ھادىسىلەرنىڭ ئەمەلىيەتتە نۆۋەتتىكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى چەكلەشكە پەيدا قىلىدىغان قىيىنچىلىقلىرىنىڭ ئاز بولمايدىغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ.
ھازىر بىز ئۈچۈن تېخىمۇ ھوشيار بولىدىغان پەيت يېتىپ كېلىۋاتىدۇ. دەرۋەقە بۇ ھادىسىنى تەشكىل قىلغۇچى ئېلېمېنتلار ئىچىدە بىز كۆرۈۋاتقان بەكمۇ كۆپ شەيئىلەر مەۋجۇت. بولۇپمۇ بۇ ساھەگە مەبلەغ سالغۇچى بىر قىسىم شىركەتلەر دەل مۇشۇ ھادىسىنىڭ داۋام قىلىشى ئۈچۈن ئوخشىمىغان دەرىجىدە شارائىت ھازىرلاپ بېرىۋاتىدۇ شۇڭا بۇ ساھەدە بىز ئاددىيغىنە سۆز قىلىپ قويۇش بىلەنلا چەكلىنىپ قالساق بۇنىڭ ھېچقانچە ئۈنۈمى بولمايدۇ بۇنىڭ ئۈچۈن بىزدە ئەمەلىي خاراكتېرلىق ئوپېراتسىيە شەكىل ئالغان ھەقىقىي ھەرىكەت بولۇشى بەكمۇ زۆرۈر بىز مۇشۇ ۋاقىتتىلا ئۆزىمىزنىڭ قىلغان ئىشلىرىمىزدىن تەسكىن تاپالايمىز. جو بايدىن ئۆتكەن يىلى ئىمزا قويغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇن لايىھىسى بۇ يىل ئىيۇندىن باشلاپ ئىجرا قىلىنىدۇ. ئەمما ھازىرقى مەسىلە بۇ قانۇن لايىھىسىنى قايسى دەرىجىدە ئەمەلىيلەشتۈرگىلى بولىدۇ دېگەنگە بېرىپ تاقىلىۋاتىدۇ. يەنە كېلىپ بۇنىڭ نەتىجىسىدە قايسى شىركەتلەرنىڭ قانداق ماللىرى ئامېرىكا تاموژنىسىدا مۇسادىرە قىلىنىدۇ دېگەن مەسىلىمۇ ھازىر بىر قىيىنچىلىق بولۇۋاتىدۇ. مەسىلەن شىنجاڭدا دۇكان ئاچقان تېسلا شىركىتىنىڭ ماللىرى قانداق بولىدۇ ۋولمارت شىركىتىنىڭ توقۇمىچىلىق ساھەسىدىكى مەھسۇلاتلىرىنى شىنجاڭدىن ئەكىرمەسلىككە قارشى چىقىشى ھازىر بۇ ئىشلارغا ئالدىراپ بىر نەرسە دېگىلى بولمايدۇ
مەلۇم بولۇشىچە، ئامېرىكا بىلەن ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاي مەسىلىسىدە كۆپ جەھەتتە ئورتاق قاراشقا ئىگە بولسىمۇ، ئەمەلىي ھەرىكەت جەھەتتە ياۋروپا ئىتتىپاقى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدەك ئاكتىپ ئەمەس ئىكەن. بەزىلەر بۇ جەھەتتىن ئالغاندا ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنى ياۋروپا ئىتتىپاقىغا تېخىمۇ كۆپرەك بېسىم قىلىشى لازىم دەپ قارىماقتا ئىكەن. ھالبۇكى، ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇش تۈپەيلىدىن ياۋروپا ئىتتىپاقى دىققەت مەركىزىنى ئىزچىل روسىيەگە قويۇپ كەلمەكتە ئىكەن. ياۋروپادا ھازىرغا قەدەر فرانسىيە بېلگىيە گوللاندىيە چېخىيە ئەنگلىيە قاتارلىق يەتتە دۆلەتنىڭ پارلامېنتى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا تۇتقان مۇئامىلىسىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ تونۇغان ئىدى نۆۋەتتە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى سكاندىناۋىيە دۆلەتلىرىنىڭمۇ خىتاينىڭ ھەرىكىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ تونۇش ئۈچۈن ھەرىكەت باشلىغان مەلۇم بولۇشىچە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى ئون سەككىزىنچى مايدىن باشلاپ شۋېتسىيەنى زىيارەت قىلىپ شۋېتسىيە ھۆكۈمىتى ۋە پارلامېنتىدىن خىتاينىڭ قىلمىشىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ بېكىتىشنى تەلەپ قىلغان تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى گېرمانىيىدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر ئون سەككىزىنچى مايدىن باشلاپ شۋېتسىيە پايتەختى ستوكھولمدا ئۈچ كۈنلۈك زىيارىتىنى باشلىغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى پروگرامما يېتەكچىسى زۇمرەت ئاي قاتارلىقلار، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ شىۋېتسىيە تۇرۇشلۇق باياناتچىسى دىلشات رەشىت ۋە شىۋېتسىيەدىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ مەسئۇللىرى بىلەن بىرلىكتە ئىككى كۈندىن بۇيان شىۋېتسىيە ھۆكۈمەت ۋە پارلامېنت خادىملىرى بىلەن ئۇچرىشىشلار ئېلىپ بېرىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى ئېغىر ۋەزىيىتىنى ئاڭلاتقان. بىز دۇنيا قۇرۇلتىيى رەئىسىمىز دولقۇن ئەيسا ئەپەندىم بىلەن شىۋېتسىيەگە يېتىپ كەلدۇق.
سۆھبەتلەر ئەسناسىدا ئۇلار شىۋېتسىيە ھۆكۈمەت خادىملىرىغا شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي زۇلۇمىنى ئاڭلىتىش بىلەن بىرگە، ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ ئۆتكەن يىلى قوبۇل قىلغان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت قارارىنى ئېتىراپ قىلغۇزۇشقا تىرىشقان ھەمدە ئۇيغۇرلارنىڭ تەلەپ ئىستەكلىرىنى بىلدۈرۈپ ئۆتكەن.
بىزنىڭكى ماۋۇ شىۋېتسىيەدىكى پائالىيەتلىرىمىز مەزمۇنى ناھايىتى مول بولدى.
ستوكھولمدىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى شىۋېتسىيەدىكى پائالىيەتلەر ھەققىدە توختالغاندا ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت قارارىنى ياۋروپا دۆلەتلىرىگە ئېتىراپ قىلدۇرۇش ئۈچۈن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ خېلىدىن بۇيان ھەرىكەتكە ئۆتكەنلىكىنى شىۋېتسىيەدىكى پائالىيەتنىڭ شۇ پىلاننىڭ بىر تەركىبىي قىسمى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ ھۆكۈمەت ۋە پارلامېنتلىرىنى زىيارەت قىلىش، بۇ ئارقىلىق ئۇيغۇر سوتىنىڭ قارارلىرىنى قوبۇل قىلغۇزۇش ۋە ھۆكۈمەتلەرنى، پارلامېنتلارنى ھەرىكەتكە ئۆتكۈزۈش مەقسىتى بىلەن ھەرقايسى دۆلەتلەرنى زىيارەت قىلىش پىروگراممىسىنى يولغا قويۇۋاتقان بۇ پىروگرامما دائىرىسىدە، بىز بەشىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنىدىن يىگىرمە بىرىنچى كۈنىگىچە ئۈچ كۈنلۈك بىر زىيارەت ئۈچۈن ستوكھولمغا يېتىپ كەلدۇق. كېلىپ بىزنىڭ پائالىيىتىمىز بۈگۈن باشلىدۇق. ئون سەككىزىنچى چېسلادىكى پائالىيىتىمىز جەريانىدا شىۋېتسارىيە پارلامېنتىنىڭ پارلامېنت ئەزاسى ئۇلرىكا خانىم قاتارلىق بىر قىسىم پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق، تەلەپ پىكىرلىرىمىزنى ئوتتۇرىغا قويدۇق. ئۇنىڭدىن كېيىن شىۋېتسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ ئەمەلدارلىرى بىلەن، كىشىلىك ھوقۇق، دېموكراتىيە ۋە قانۇن بويىچە ئالاھىدە باش ئەلچىسى سېسىلىيە خانىم ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرى بىلەن سۆھبەتلىرىمىز بولدى. بۇ سۆھبەتلىرىمىز ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە يەنە باشقا سىياسىي، پارلامېنتنىڭ سىياسىي پارتىيە گۇرۇپپىلىرى، ھەر قايسى كومىتېتلارنىڭ رەھبەرلىرى ۋە خەلقئارا كەچۈرۈم قىلىش تەشكىلاتىغا ئوخشايدىغان تەشكىلاتلار بىلەن بولغان ئۇچرىشىشىمىز دائىرىسىدە داۋام قىلىدۇ.

بۇ قېتىمقى پائالىيەتلەرنىڭ ئاساسلىق مەقسەتلىرىدىن بىرى بولغانلىقىنى ئەسكەرتتى. بۇ شىۋېتسىيەدىكى ئېلىپ بارىدىغان پائالىيەتلىرىمىز شۇ پارلامېنت بىلەن، تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بىلەن ۋە شۇ يەرلىك تەشكىلاتلار بىلەن كۆرۈشۈپ، راقۇر ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقنى قانداق قىلسا توختاتقىلى بولىدۇ دېگەن سەۋەبتىن مۇشۇ زىيارەتنى ئېلىپ بارماقچى. ئەمدى بۇ پائالىيەتلەر ئارقىلىق بىز نېمە مەقسەتكە يېتىشمەكچى دېگەن چاغدا، ئەمدى شىۋېتسىيە

خىتاينى سوراق تارتىش بىر مېخانىزم قۇرۇشقا كۈچەش كېرەك دەپ مۇشۇنداق تەلەپلەرنى كونكرېت شەكىلدە تەلەپلەرنى ئوتتۇرىغا قويدۇق.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەھبەرلىرىنىڭ ستوكھولمدىكى پائالىيەتلىرىگە ھەمراھ بولغان قۇرۇلتاي باياناتچىسى دىلشات رىشىتمۇ بۇ خۇسۇستا ئىپادە بىلدۈرۈپ، شىۋېتسىيە ھۆكۈمەت ۋە پارلامېنت خادىملىرى بىلەن ئېلىپ بارغان بۇ ئۇچرىشىشلارنىڭ ناھايىتى ئەھمىيەتلىك بولغانلىقىنى تىلغا ئالدى.
ئوخشىمىغان پارتىيەلەرنىڭكى رەھبەرلىرى بىلەن بىللە بۇ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق توغرىسىدا سۆھبەتلەر ئۆتكۈزدۇق. ئۇيغۇرلارنىڭكى شىۋېتسىيە ھۆكۈمىتىدىن كۈتىدىغان تەكلىپلەرنىمۇ ئوتتۇرىغا قويدۇق ئەمدى. ھۆكۈمەت خادىملارمۇ ئەمدى ئۇيغۇرلارنىڭكى مەسىلىگە جىددىي قارايدىغانلىقىنى، مەسىلىمىزگە كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىنىمۇ بىلدۈردى ئەمدى. بىز ئەمدى ئالدىمىزدىكى كۈنلەردىمۇ شىۋېتسىيە پارلامېنتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئېتىراپ قىلىشىنى ئۈمىد كۈتۈۋاتىمىز.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەھبەرلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، شىۋېتسىيە ھۆكۈمەت ۋە پارلامېنت خادىملىرى بىلەن بولغان ئۇچرىشىشتىن سىرت، ئۇلار يىگىرمە بىرىنچى مايغىچە يەنە شىۋېتسىيەدىكى ھەر ساھە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى بىلەنمۇ سۆھبەتلەر ئۆتكۈزۈپ، ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى تونۇتىدىكەن ھەمدە ئۆزئارا ھەمكارلىقلار ئۈستىدە ئىزدىنىدىكەن. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىنىڭ شىۋېتسىيەدە ئېلىپ بېرىۋاتقان پائالىيەتلىرى توغرىسىدا مەلۇمات بەردۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
ئون سەككىزىنچى ماي كۈنى گوللاندىيەدىكى ئۇيغۇر ۋەكىللىرى گوللاندىيەدە ھاكىمىيەت بېشىدىكى پارتىيەلەر شۇنداقلا ئۆكتىچى پارتىيەلەرنىڭ پارلامېنتتىكى مەسئۇللىرى بىلەن ئۇچرىشىپ بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېتنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە ئېلىپ بارىدىغان زىيارىتىگە بولغان ئەندىشىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان مەلۇم بولۇشىچە ئۇيغۇر ۋەكىللەر باچېلېتنىڭ ئۇيغۇرلار توغرىسىدىكى دوكلاتىنى ئۇ ئۇيغۇر ئېلىنى زىيارەت قىلىشتىن بۇرۇن ئېلان قىلىش ئۈچۈن گوللاندىيەنىڭ ئارىلىشىشىنى تەلەپ قىلغان تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر.
بەشىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى گوللاندىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇرلار توغرىسىدا مۇھىم يىغىن ئۆتكۈزۈلگەن. يىغىنغا گوللاندىيەدە ھازىر ھاكىمىيەت بېشىدىكى ھۆكۈمەتنى قۇرغان خەلقنىڭ ئەركىنلىكى ۋە دېموكراتىيە پارتىيىسى، خىرىستىيان دېموكرات پارتىيەسى ۋە بۇرۇندىن تارتىپ ئۇيغۇرلارنى قوللاپ كېلىۋاتقان كۆچمەنلەرنىڭ ھەق-ھوقۇقىنى قوغداش پارتىيەسىنىڭ گوللاندىيە پارلامېنتتىكى مەسئۇللىرى قاتناشقان. يىغىندا ياۋروپا شەرقىي تۈركىستان مائارىپ جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى ئوبۇلقاسىم ئەپەندى بىلەن لاگېر شاھىدى قەلبىنۇر خانىم ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتى توغرىسىدا مەلۇمات بەرگەندىن سىرت ئۇيغۇرلارنىڭ تەلەپلىرىنى يەتكۈزگەن. بىز مەزكۇر ئۇچرىشىش توغرىسىدا مەلۇمات ئىگىلەش ئۈچۈن ئوبۇلقاسىم ئەپەندى ۋە لاگېر شاھىدى قەلبىنۇر خانىم بىلەن تېلېفون سۆھبىتى ئېلىپ باردۇق. ئوبۇلقاسىم ئەپەندى گوللاندىيە پارلامېنتىدا بۇ ئۇچرىشىشنى ئېلىپ بېرىشتىكى مەقسىتى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى. بەشىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى گوللاندىيە پارلامېنتىدا مۇھىم بىر كۆرۈشمە بولدى. كۆرۈشمىمىزدىكى ئاساسلىق مەقسىتى ئىككى نۇقتىنى ئاساس قىلغان بولدۇق. بىرىنچى نۇقتىسى.

كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېت خانىم باشچىلىقىدىكى بىر ھەيئەتنىڭ مۇشۇ ئاينىڭ ئاخىرىدا خىتاينى زىيارەت قىلىشتىن بۇرۇن ئۇيغۇرلار توغرىسىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دوكلاتىنى ئېلان قىلىۋېتىش كېرەكلىكىنى تەلەپ قىلىش بولغانلىقىنى بايان قىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى. ئەڭ مۇھىم بولغان نۇقتا، ھازىرقى مۇشۇ بې دې تېنىڭ راپورتنى چىقارماي كېچىكتۈرگەنلىكىنى، ئۇنىڭ ئۈستىگە خىتايغا زىيارەتكە بېرىشى، بۇ توغرىسىدا ئەندىشىلىرىمىز، ئەنسىرەشلىرىمىزنى گوللاندىيە پارلامېنتىغا يەتكۈزدۈم ھەم بۇلارنى جىددىي ھالەتتە بې دې تې بىلەن كۆرۈشۈش ئارقىلىق ئۇلارغا بېسىم ئىشلىتىپ، راپورتنى دەرھال چىقىرىشى ۋە خىتايغا گوللانماسلىقنى ئالاھىدە تەكىتلەپ ئۆتكەن بولدۇق. ئومۇمەن ئېيتقاندا يىغىنىمىز ناھايىتى ياخشى بولدى.
ئوبۇلقاسىم ئەپەندى بۇ قېتىمقى گۇۋاھلىق بېرىشكە گوللاندىيە پارلامېنتىدىكى ئۈچ سىياسىي پارتىيەنىڭ ئىشتىراك قىلغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى.
يىغىنىمىزغا گوللاندىيە پارلامېنتىدىن قېتىلغان ئۈچ پارتىيە قېتىلغان بولدى، فې فې دې،

ياۋروپا شەرقىي تۈركىستان مائارىپ جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى ئوبۇلقاسىم ئەپەندى گوللاندىيە پارلىمېنتىدىكى يىغىندا ئۈچ پارتىيەنىڭ مۇناسىۋەتلىك رەھبەرلىرىنىڭ لاگېر شاھىدى بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ تەلەپلىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ناھايىتى قىزغىن، ئاكتىپ پوزىتسىيەدە بولغانلىقىنى تەكىتلىدى. ئۇ مۇنداق دېدى.
بىز ئاساسلىق ئورتىغا قويماقچى بولغان نۇقتىلارنى، مەسىلىلەرنى قويغاندىن كېيىن ئۈچىلا پارتىيە ئايرىم-ئايرىم سۆز قىلىپ، ئۆزىنىڭ بۇلارنىڭكى ئۇيغۇرلارغا بولغان ھېسداشلىقىنى ئىپادە بىلدۈرگەن بولدى. ئۇنىڭدىن سىرت ئورتىغا قويۇلغان ئاساسلىق مەسىلىلەرنى بۇلار ناھايىتى جىددىي قارايدىغانلىقى ھەم بۇ مەسىلىلەرنىڭكى ناھايىتى كونكرېتنى ھەم ئوچۇق نۇقتىلارنى ئورتىغا قويۇلغانلىقىدىن مەمنۇن بولۇپ، بۇنىڭغا ئالاھىدە كۈچ چىقىرىپ بۇنىڭغا قولىدىن كېلىشىچە ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىنى، ئىپادە بىلدۈردى. بولۇپمۇ BDTنىڭ ھازىرغىچىلىك راپورتنى ئۇيغۇرلار توغرىسىدىكى راپورتنى چىقارمىغانلىقى توغرىسىدا بۇنىڭغا بەكرەك ئەھمىيەت بېرىشنى بىزمۇ تەلەپ قىلدۇق، بۇلارمۇ بۇنىڭغا جىددىي قارايدىغانلىقى، ياۋروپادىكى باشقا دوست دۆلەتلەر بىلەن جىددىي ئالاقىدە بولۇپ، BDTغا قولىدىن كېلىشىچە تەسىر دائىرىسىنى كۆكسىتىپ، بۇنىڭ تېز چىقىرىشىغا ئەھمىيەت بېرىدىغانلىقىنى ئالاھىدە ۋەدە قىلغان بولدى. ئۇنىڭدىن سىرت يەنە بىز. قويغان نۇقتىلارنىڭ ھەممىسىگە جىددىي قارايدىغانلىقى، بۇنىڭغا ئوخشاش كۆرۈشۈشلەرنى بۇندىن كېيىنمۇ مۇشۇنداق كۆرۈشۈپ تۇرىدىغانلىقىنى ئىپادە بىلدۈردى.
گوللاندىيە پارلىمېنتى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلغان پارلىمېنتلارنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىگە يېقىندىن كۆڭۈل بۆلۈپ كەلمەكتە. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! تارىخ ۋە بۈگۈن مەخسۇس سەھىپىمىز يەنە سىلەر بىلەن يۈز كۆرۈشتى. مۇخبىرىمىز ئۈمىدۋارنىڭ تەييارلىشىدىكى بۈگۈنكى سەھىپىمىزنىڭ تېمىسى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئىشغال قىلىنغان زېمىن ئىكەنلىكىدىن ئىبارەت تارىخىي ھەقىقەت ھەققىدە بولىدۇ. بۇ تېمىنى تەتقىق قىلغان ئالىملارنىڭ ئەسەرلىرى ئارىسىدا ئۆزبېكىستانلىق تارىخشۇناس پروفېسسور خوجايېفنىڭ دەسلەپكى تەتقىقاتلىرى مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ تۆۋەندە بۇ سەھىپىمىزنىڭ تەپسىلاتى دىققىتىڭلاردا بولسۇن

خىتاي ھۆكۈمىتى شىنجاڭ ئەزەلدىنلا جۇڭگونىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى، شىنجاڭ غەربىي خەن سۇلالىسى دەۋرىدىن تارتىپلا مەركىزىي ھۆكۈمەت تەرىپىدىن ئىدارە قىلىنىپ كېلىنگەن دېگەن سىياسىي نۇقتىئى نەزىرىنى بىردەك بېكىتىپ، بۇ جاينىڭ ئىشغال قىلىنغان زېمىن ئىكەنلىكىنى ئىزچىل رەت قىلىش بىلەن، شىنجاڭ ئەزەلدىن جۇڭگونىڭ بىر قىسمى دېگەننى ئىنكار قىلغۇچىنى سىياسىي جىنايەت رامكىسى ئاستىدا قاتتىق جازالاپ كەلمەكتە. شىنجاڭ ئەزەلدىن جۇڭگونىڭ بىر قىسمى دېگەن بۇ نۇقتىئى نەزەر ۋە سىياسىي تامغا جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق ئېڭى بىلەن بىر گەۋدىلەشكەن ھالدا خىتاي ئاممىۋىي ۋەتەنپەرۋەرلىكى، خىتاي مىللەتچىلىكىنىڭ بىر ئىپادىسى سۈپىتىدە تەرغىب قىلىنىپ ھەممىنىڭ ئېڭىغا سىڭدۈرۈلمەكتە. بۇ نۇقتىنى ئىسپاتلاش، تەرغىب قىلىش ھەم تىكلەشكە خىتاي تارىخچىلىرى ساھەسى ئاكتىپ قاتناشتۇرۇلۇپ كېلىندى. ئۇنداقتا بۇ زېمىن، يەنى شىنجاڭ ئەزەلدىن جۇڭگونىڭ بىر قىسمى بولۇپ كەلگەنمۇ؟ بۇ سوئالغا تارىخچىلار ئاللىبۇرۇن جاۋاب بېرىپ بولغان. سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ۋە ھازىرقى ئۆزبېكىستاننىڭ ئاتاقلىق تارىخشۇناسلىرىدىن بىرى، تارىخ پەنلىرى دوكتورى پىروفېسسور ئابلەخەت خوجايېپ ئەپەندى خىتاي تارىخى مەنبەلىرى بويىچە خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلىرى ھەققىدە كۆپ يىل ئىزدىنىپ بىر قىسىم ئەسەرلەرنى ئېلان قىلغان. ئۇنىڭ قارىشىچە ئون سەككىزىنچى ۋە ئون توققۇزىنچى ئەسىردە ئىككى قېتىم مانجۇ ئىمپېرىيىسى بۇ زېمىننى ئىشغال قىلىش ئارقىلىق كېيىنكى خىتاي ئۈچۈن بۇ جاينى ھازىرلاپ بەرگەن. تارىختا غەربىي خەن سۇلالىسى ۋە كېيىنكى تاڭ ئىمپېرىيەلىرى دەۋرىدە ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك خاندانلىقلىرى قىسقا ۋاقىت ئۇيغۇر دىيارىنى ئىشغال قىلغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇزۇن ئۆتمەي بۇ جايلاردىن ئايرىلىپ قالغان. شۇنىڭدىن تارتىپ تاكى ئون سەككىزىنچى، ئون توققۇزىنچى ئەسىرگىچە بۇ جايدا ھېچقانداق خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى بولغان ئەمەس. پروفېسسور ئابلەخەت خوجايېپنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلى موسكۋادىكى شەرق ئەدەبىياتى نەشرىياتى تەرىپىدىن چىڭ ئىمپېرىيىسى جۇڭغارىيە ۋە شەرقىي تۈركىستان ناملىق ئىلمىي تەتقىقات كىتابى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بىرىنچى يىلى تاشكەنتتىكى پەن نەشرىياتى تەرىپىدىن چىڭ ئىمپېرىيىسى ۋە شەرقىي تۈركىستان ئون سەككىزىنچى ئەسىردە ناملىق ئىككى ئىلمىي تەتقىقات كىتابى رۇس تىلىدا يورۇقلۇققا چىققان ئىدى ئابلەخەت خوجايېپنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بىرىنچى يىلى نەشر قىلىنغان ئىككىنچى چوڭ ئەسىرى يەنى چىڭ ئىمپېرىيىسى ۋە شەرقىي تۈركىستان ناملىق ئىلمىي تەتقىقات ئەسىرىدە چىڭ ئىمپېرىيىسىنىڭ ئون سەككىزىنچى ئەسىردە شەرقىي تۈركىستاننى قانداق ئىشغال قىلغانلىقى ئىشغال قىلىش ئۇرۇش جەريانلىرى قارشىلىقلار چىڭ ئىمپېرىيىسىنىڭ بۇ جايغا قاراتقان سىياسىتى ۋە باشقا بىر قاتار مەسىلىلەر چىڭ سۇلالىسى تارىخى مەنبەلىرى بويىچە ئەتراپلىق يورۇتۇلغان ئۇنىڭ قارىشىچە، مانجۇ چىڭ ئىمپېرىيىسى بىر مىڭ يەتتە يۈز ئەللىك توققۇزىنچى يىلى ئەسلى بىر مىڭ بەش يۈز ئون تۆتىنچى يىلى قۇرۇلغان ياركەن خاندانلىقىنى ئۈزۈل كېسىل يوقىتىپ ئۇنى بېسىۋالغان. بۇ ھەقتە بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى يىللاردا ئۇ موسكۋادىكى سوۋېت ئىتتىپاقى پەنلەر ئاكادېمىيىسى يىراق شەرق ئىنستىتۇتىدا مەخسۇس دوكتورلۇق دىسسېرتاتسىيىسى يازغان ئىدى. پادىشاھ چەنلۇڭ بۇ جاينى ئىشغال قىلىش، بۇ جايدا ھېچقانداق مۇستەقىل دۆلەتكە يول قويماسلىق سىياسىتىنى بەلگىلىگەن. چەنلۇڭ بۇ جاينى ئىشغال قىلغان تۇنجى ھۆكۈمران دەيدۇ پروفېسسور ئابلەخەت خوجايېف.
ئەمدى بىرىنچى قېتىم شەرقىي تۈركىستاننى ئىستېلا قىلىش تارىخى مەسىلىسىدە چەنلۇڭ ھاكىمىيەتكە كەگەن كەگەندىن كېيىن بۇ ئۆزىنىڭ بىر فەرمانلىرىدا ساراي ئەمەلدارلىرىغا ئۇقتۇرغان بىر گەپلىرىدە شۇنداق فىكىر ئېيتىلغانكى، مېنىڭ ئاتا بوۋىلىرىم شەرقىي تۈركىستاننى بويسۇندۇرىمەن دەپ كۆپ ھەرىكەت قىلدى لېكىن ئۇرۇش ھەم قىپ كۆردى لېكىن ئاخىرىدا مەغلۇبىيەتكە ئۇچرىدى ئەندى مەن باشقىچە يول تۇتىمەن قانداق قىلىپ بولمىسىمۇ ئىچكى كۈرەشلەردىن پايدىلىنىپ بۇ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىككى خانلىقنىڭ ئىچىدىگى ئىچكى كۈرەشلەر يەنى ئىككى خانلىق ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەشلەردىن قارىمۇقارشىلىقلاردىن فايدىلىنىپ تۇرۇپ مەن ئۆز مەقسىتىمگە ئېرىشمەكچىمەن. بۇنىڭدىن كېيىن بۇ ئىككى دۆلەتنى يەنى ئويرات دۆلىتى بىلەن يەكەن خانلىقىنى پۈتۈنلەي يوق قىلىپ تەخت ۋارىسلىرىنى ھەم يوق قىلىپ تاشلاش كېرەك. شۇ بىلەن بىرگە كېلەچەكتە بۇ شەرقىي تۈركىستاندا قايتىدىن دۆلەت تۈزۈمى تىكلەنمەسلىك ئۈچۈن كېرەكلىك چارە تەدبىرلەرنى كۆرۈش كېرەك دەپ ئېيتقان ۋە ئىستېلا قىلىش جەريانىدا شۇ غايە ئاساسىدا ھەرىكەت بولىدۇ ناھايتى قاتتىق قوللۇق بىلەن دېمەك مەھەللىي خەلقنىڭ قارشىلىقىنى سۇندۇرۇشقا ھەرىكەت قىلىدۇ ۋە نىھايەت غەلىبە قىلىدۇ پروفېسسور ئابلەخەت خوجايېفنىڭ يەكۈنىچە بىر مىڭ يەتتە يۈز ئەللىك توققۇزىنچى يىل چىڭ ئىمپېرىيىسى شەرقىي تۈركىستاننى بىرىنچى قېتىم بېسىپ ئالغاندىن كېيىن پۈتۈن مەركىزىي ئاسىيا بولۇپمۇ پۈتۈن تۈركىستان ئىككىگە بۆلۈندى پۈتۈن تۈركىي خەلقلەر پارچىلىنىش يولىغا باشلاندى.
چىن ئىمپېرىيەسى ئويرات دەۋلىتى بىلەن يەركەن خانلىقىنى يوق قىلغاندىن كېيىن پۈتۈنلەي تۈرك دۇنياسىنىڭ تارىخىنى باشقىچە بىر يولغا يوللاندۇرۇۋەتتى دېسەك بولىدۇ چۈنكى ناھايتى چوڭ بىر ھۇدۇد تۈرك دۇنياسىدىن ئاجرايدۇ ناھايتى كۆپ نوفۇسلىق بىر خەلق ئاجرايدۇ غەربىي تۈركىستان شەرقىي تۈركىستان ئىككىگە بۆلۈنۈپ ئىقتىسادىي تەرەپتىن سىياسىي تەرەپتىن كۆپ قېتىم ئومۇمىي بىرلىككە كەگەن تارىختا بوغان ۋەقەلە شۇنىڭدىن كېيىن شەرقىي تۈركىستان چىن ئىمپېرىيەسى قولىدا قالىدۇ كېيىن بىر ئەسىردىن كېيىن روسسىيە ئىمپېرىيەسى قولىغا غەربىي تۈركىستان قالىدۇ، شۇنىڭ بىلەن تۈرك دۇنياسىنى يەنى غەربىي ۋە تۈرك شەرقىي تۈركىستاندىن ئىبارەت بولغان مەركىزىي ئاسىيانىڭ ئاساسىي قىسمىنى ئومۇمىي بىر ئىقتىسادىي ھۇدۇدقا ئايلاندۇرۇش ياكى بىرلىككە كەلتۈرۈش مەسىلىسى قىيىنلىشىپ كېتىدۇ. شەرقىي تۈركىستاننى چىن ئىمپېرىيىسى تەرەپتىن ئىگىلىشى مەركەزىي ئاسىيادا گېئوپولىتىك نۇقتىئىنەزەردىن ئېلىپ قارىغاندا ناھايىتى بىر چوڭ ئۆزگىرىشكە ئېلىپ كەلدى دېسە بولىدۇ.
قازاقىستاندىكى تۇران ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تارىخ دوتسېنتى دوكتور زۇلپىيە كەرىموۋا ئابلىخەت خوجايېۋنىڭ مەزكۇر ئىككى ئىلمىي ئەسىرىنىڭ تارىختىكى خىتاي چىڭ ئىمپېرىيىسىنىڭ شەرقىي تۈركىستاننى بېسىۋالغانلىقىنى ئەتراپلىق يورۇتۇپ بەرگەن مۇھىم ئىلمىي ئەسەر دەپ باھا بەردى.
شەرقىي تۈركىستاننىڭ كېيىنرەك سىن ئىمپېرىيەسى تەرىپىدىن ئىشغال قىلىنىشى مەسىلىسى، ئىشغال قىلىنغانلىقى مەسىلىسى دائىرىسىدە شۇ ئابلەت ئاكىنىڭ ئەمگەكلىرى، ئىلمىي مونوگرافىيەلىرى مۇشۇ مەسىلىگە ئېنىق جاۋاب بېرىدىغان ئىلمىي مەنبە دەپ ئېيتساق خاتالاشمايمەن. چۈنكى ئابلەت ئاكا ئۆزىنىڭ بۇ مونوگرافىيەلىرىدە ئاساسەن، خىتاي تىلىدا يېزىلغان مەنبەلەرنى پايدىلىنىدۇ ھەقىقەتەن ئۆزىنىڭ خىتاي تىلىنى يېتىك بىلىدىغانلىقى بىلەن پەرقلىنىدۇ ئابلەت ئاكا مۇشۇ خىتاي تىلىدىكى مەنبەلەرنىڭ مەلۇماتلىرىنى پايدىلىنىپ ئۇلارنى يەنە بىر بۇ ئەمگەكلەرنىڭ ناھايىتى بىر چوڭ بىر ئالاھىدىلىكى يەرلىك تارىخچىلارنىڭ يەنى شەرقىي تۈركىستانلىق تارىخچىلارنىڭ ئۇيغۇر تارىخچىلىرىنىڭ ئەمگەكلىرىدە قول يازمىلىرىدا بېرىلگەن مەلۇماتلار بىلەن سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق ئېنىق بىر دەلىل پىكىرلەرنى ئېيتىپ كېتىدۇ.
ئابلىخەت خوجايىپ ئۆزىنىڭ يەنە بىر ئىلمىي تەتقىقات ئەسىرى، چىڭ ئىمپېرىيىسى جۇڭغارىيە ۋە شەرقىي تۈركىستان ناملىق ئەسىرىنى بىر مىڭ سەككىز يۈز ئاتمىش تۆت بىر مىڭ سەككىز يۈز يەتمىش سەككىزىنچى يىللىرىدىكى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ چىڭ ئىمپېرىيىسى ۋە زوزۇڭتاڭ قوماندانلىقىدىكى مانجۇ خىتاي قوشۇنلىرىغا قارشى قوزغىلاڭلىرى كۈرەشلىرى زوزۇڭتاڭ ئارمىيىسىنىڭ ياقۇپبەگ رەھبەرلىكىدىكى مۇستەقىل يەتتە شەھەر ئۇيغۇر دۆلىتىنى يوقىتىپ شەرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلىشىنى تەپسىلىي بايان قىلىشقا ئاتىغان. بىر مىڭ سەككىز يۈز يەتمىش سەككىزىنچى يىلدىكى بۇ زوزۇڭتاڭ ليۇجىنتاڭ قوماندانلىقىدىكى خىتايلاردىن تۈزۈلگەن قوشۇننىڭ ئۇيغۇر دىيارىنى ئىشغال قىلىشى بىر مىڭ سەككىز يۈز ئاتمىش تۆتىنچى يىلى مانجۇر چىڭ ئىمپېرىيىسى ئۇيغۇر قاتارلىق خەلقلەرنىڭ كەڭ كۆلەملىك قوزغىلىڭىدا شەرقىي تۈركىستاندىن قوغلاپ چىقىرىلغاندىن كېيىن ئىككىنچى قېتىم چوڭ ئىشغال قىلىش بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئابلىخەت خوجايىپ مانا مۇشۇ مەسىلىلەرنى ناھايىتى سىستېمىلىق، ئەتراپلىق بايان قىلغان. دوكتور زۇلپىيە كەرىموۋانىڭ قارىشىچە، رۇس ۋە غەرب تارىخچىلىرىنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك، مانجۇر ئىمپېرىيىسىنىڭ ئون سەككىزىنچى ئەسىردە ۋە ئون توققۇزىنچى ئەسىردە ئىككى قېتىملىق ئىشغالىيەتلىرىنى ئوخشاشلا بېسىۋېلىش ئىشغالىيەت دەپ قاراپ كەلگەن.

ئۆزىنىڭ ئون توققۇزىنچى ئەسىرنىڭ ئاخىرى يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ باشلىرىدا يېزىلغان ئۇيغۇر تارىخىي قوليازمىلىرى ناملىق ماقالىسىدە بۇ زېمىننىڭ بۇرۇندىن ئەزەلدىن قەدىمىي دەۋرلەردىن تۈركىي تىللىق مۇسۇلمان خەلقلەر تەرىپىدىن ماكانلانغان زېمىن ئىكەنلىكى شۇنىڭ بىلەن قاتاردا سىن ئىمپېرىيەسى تەرىپىدىن كېيىنرەك بېسىپ ئېلىنغان ھەم يەرلىك خەلقنىڭ ئۆز ۋەتىنىنى ئازاد قىلىش يولىدا يۈرگۈزگەن كۆپلىگەن مىللىي ئازادلىق ھەرىكەتلىرى ھەققىدە مۇشۇ ماقالىدە ئېنىق تەتقىقات ئىشلىرىنى يۈرگۈزىدۇ باشقىمۇ ھەم تەتقىقاتچىلارنى ئېيتىپ ئۆتسەك بولىدۇ مەسىلەنگە بارتولد ۋېنيامىن پېتروۋىچ يۇدىن يۇلىيا گرىگورىيېۋنا بارانوۋا ئوخشاش ئالىملار مۇشۇ شەرقىي تۈركىستاننىڭ سىن ئىمپېرىيەسى تەرىپىدىن ئىشغال قىلىنىشىغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەرگە كەڭرەك توختىلىدۇ يۇقىرىدا ئاتاپ ئۆتكەن دۇمان گۇرېۋىچمۇ ھەم ئۆزىنىڭ ئەمگەكلىرىدە توختىلىدۇ بۇ مەسىلىگە دېمەك بۇ ئالىملارنىڭ بارلىقى دېگۈدەك بۇ مەسىلە ئۈستىدە مانا مۇشۇنداق پىكىر بىلدۈرىدۇ يەنى بۇ باشقىمۇ ھەم ئالىملارنىڭ پىكرىنى ئېيتىپ كەتسەك بولىدۇ مەسىلەنگە يۇلىيا گرىگورىيېۋنا بارانوۋانىڭ موللا مۇسا سايرامىنىڭ تارىخى ئەمىنىيە قوليازمىسىدىكى بېرىلگەن مەلۇماتلارغا ئاساسلىنىپ شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىككىنچى قېتىم ئىشغال قىلىنىشى ھەققىدە يازغان ماقالىسى بار ئىككىنچى قېتىم سىن ئىمپېرىيەسى تەرىپىدىن يەنى زوزۇڭتاڭ ئارمىيەسى تەرىپىدىن ئىشغال قىلىنىشى ھەققىدە يازغان ماقالىلىرى بار.
پروفېسسور ئابلەھەت خوجايېفنىڭ يەكۈنىچە چىڭ ئوردىسىدا شەرقىي تۈركىستاننى بېسىۋېلىش مەسىلىسىدە تالاش-تارتىشلار بولغان. زوزۇڭتاڭ چيەنلۇڭنىڭ ئىشغالچىلىق سىياسىتىگە ۋارىسلىق قىلىپ، بۇ جاينى ئىشغال قىلىشتا چىڭ تۇرغان ۋە ئاقىۋەتتە بىر مىڭ سەككىز يۈز يەتمىش سەككىزىنچى يىلى ئۇنىڭ زور قوشۇنى ياقۇپ بەگ رەھبەرلىكىدىكى يەتتە شەھەر دۆلىتىنى يوقىتىپ، پۈتۈن شەرقىي تۈركىستاننى بېسىپ ئالغان. زوزۇڭتاڭمۇ شۇددى خۇددى شۇ غايىنى ياخشى ئۆزلەشتۈرگەن. لى خۇڭجاڭ بىر پەيتتە دېڭىز مۇداپىئەسىگە ئاساسىي ئېتىبارنى قارىتىش كېرەك، يەتتە شەھەر دۆلىتىنى خىتايغا قارام بولغان بىر دۆلەت سۈپىتىدە ساقلاپ قالساق بولىدۇ، دېگەن تەكلىپنى قويغاندا بۇ تەكلىپكە ئەستايىدىل قارشى تۇرىدۇ. ھازىرلا ھەممە ئېتىبارنى شۇ ياقۇپ بەگ دەۋلىتىنى يوق قىلىشقا قارىتىش كېرەك دەپ ئۆزى ئىمپېراتورغا يازغان مەكتۇپلىرىدا بىر نەچچە قېتىم بۇنى تەكىتلەپ ئۆتكەن.
زوزۇڭتاڭ قاتارلىقلار بۇ جاينى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن بىر مىڭ سەككىز يۈز سەكسەن تۆتىنچى يىلى بۇ زېمىنگە خىتايچە شىنجاڭ، يەنى يېڭى زېمىن، يېڭىدىن ئىگىلەنگەن يەر، دېگەن مەنىنى بېرىدىغان نامنى قويۇپ، ئەنە شۇنىڭدىن تارتىپ بۇ نام ئىزچىللا قوللىنىپ كېلىنمەكتە. ھۆرمەتلىك دوستلار! يۇقىرىدا سىلەر تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىز بىلەن تونۇشتۇڭلار. خەير خوش، بۇ پروگراممىنى ئۈمىدۋار ھازىرلىدى.